assalomu alaykum hurmatli hamqishloqlar bugun mana shunday formatda video tayyorlashga majbur bo'ldim срочный chiqarilish kerak bo'ldi avvalambor hammangizga sabr tilayman xudo xohlasa mana boshimizga tushib turgan shunday musibat shunday bir sinovlardan omon eson o'tib olish hammamizga tilakdoshman xudo xohlasa alloh taolo hammamizni o'z panohida asragan bo'lsin omin bugun qanday maqsadda qanday masalada translyatsiyaga chiqishga harakat qildim maqsad qildim bu albatta bugungi kunda bizni qishlog'imizda turgan kattadan katta sinov bo'lib tur ana shu sinov mani o'shunday translyatsiya qilishga majburladi endi qanday e, masalalar haqida gaplashmoq gapirmoqchiman birinchi очередьда hmm, meditsina xodimlariga va harbiylarga va boshqaruv sistemasidagi barcha barcha barcha xizmat ko'rsatayotgan o'zining mehnati bilan o'zining o'zlarining nisi bilan aqli bilan shunday ishlarni yuritayotgani uchun hamma hammasiga u bosh prezidentdan tortib kichkina hokimiyatdagi ishchiga ishchisigacha hammasiga o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman sizlarga katta katta sizlarga kattadan katta rahmat endi keyingi masala mana qishlog'imizda bugungi ahvol e, ko'rib turibsizlar shunday dunyoda shunday bir illat tarqalayotgan bir mahalda bizning qishlog'imizda e, daryo toshsa to'pig'iga kelmaydigan har xil odamlar borlig'i bizni qandaydir xafa qilayotir e, настроениеmizni tushirib bir tomondan har xil e, o'ylar kelayotgani yolg'on emas shuning uchun e, hozirgi ah, ah, sizlar dunyoni hozirgi ahamiyatini yaxshi tushunmaganga o'xshaysizlar shuning uchun man hozir dunyoda qanday ne, ne ishlar bo'layotir va qanday darajada bu illat bizni bosib oldi ana shuni ko'rsatish maqsadida sizlarga xuddi shu videoni tayyorladim hurmatli hamqishloqlar bu hazillashadigan narsa bo'lib turgani yo'q

ular shunchalik tezroq vatan o'zlarini uylariga sevganlariga qovushadi ular ham qancha kundan beri hozir uydagilarni ko'rolmaydi sizlar bilasizlar qozog'istonda birinchi koronavirus illatini o'zi yuqtirgan bu meditsina xodimi edi ellik uch yoshdagi ayol kishi edi demak biz ularga o'zimizni yordamimizni yordam kuchimizni ko'rsatmaydigan bo'lsak biz birlashmaydigan bo'lsak buni hech qachon yengib ololmaymiz endi bugungi xonani qozog'istonda ahvolni ko'rsatmoqchiman

yomon bo'lmaydi ne deydi bo'lishgan bo'lishgan sari to'q bo'lamiz bo'lingan sari yo'q bo'lamiz deydi biz bo'linmaylik birgalashaylik ata bobolarimizdan qolib ketgan so'zlar birlashgan o'zar deydi ata bobomizdan qolib ketgan hamma ertaklarda birlik birdamlik haqida judayam ko'p ertaklar bor sizlar hozir to'g'ri e, bizga nega nega bizga mana boshimizni qatirib ertak aytib berayotirsan deb aytishlaringiz mumkin biroq e, to'g'ri tushuningizlar ertaklar bu bolalarni bo'palarni uxlatish uchun emas ertak bu millatni uyg'otish uchun biz hozirdan moment uyg'onishimiz kerak bir bo'lishimiz kerak tartibli bo'lishimiz kerak deb o'ylayman e, buyruqqa bo'ysunishimiz kerak buyruqqa bo'ysungan qul bo'lmaydi yana bir marta aytay iltimos sizlardan e, ko'chaga chiqmayiq iloji boricha ko'chaga chiqmayiq mana ishdamiz boshqamiz bola chaqa bilan e, bola chaqa qarovga vaqt yo'q deb ko'p bahona qilamiz mana bizga bola chaqa bilan o'tirishga qarashga uyda ishlarni ishlashga bemalol vaqtimiz alloh taolo yaratib berdi uyda ishlarni bitiraylik bola chaqa bilan o'ynaylik o'tirib qaraylik e, yana ne aytmoqchi edim e, bu narsaga loqaydsiz bo'lib qaramaylik e deb qo'lni siltamayik iloji boricha ko'chaga chiqayotgan akalarimiz ukalarimiz bo'layotgan bo'lsa yonimizdagilarga nasihat qilayiq конечно men bu yerda e, yosh boshim bilan katta hech kimga aql o'rgatmoqchi emasman ko'pincha mening kanalimda o'zimning shogirdlarim e, o'quvchilarim va shunday shunday odamlar mening подписчиklarim shulardan iborat shuning uchun shularga o'git nasihat bo'lishi uchun shu narsani aytayotirman iltimos sizlarga sizlardan katta bir iltimos hamqishloqlarim do'stlarim karantin shartlarini bajarayik agar qanchalik biz karantin shartlarini to'g'ri bajaradigan bo'lsak shunchalik biz bu illatni birgalikda yengib chiqa olamiz deb o'ylayman biz kattalar kichkintoylarga namuna bo'laylik ko'chaga chiqarda mask taqaylik ko'cha inimiz ukamiz chiqib borayotgan bo'lsa mask berayik ey masksiz qayoqqa chiqib boryapsan deb urishadigan bo'lsak xudo xohlasa hammasi bir tartibga kirib qoladi deb o'ylayman alloh taolo hammamizni o'sha sinovlardan omon eson o'tib olishlikni o'zi nasib qilgan bo'lsin yana iltimos sizlardan ko'chaga maskasiz chiqmayiq iloji boricha ko'chaga chiqmayiq ko'chaga chiqdiqmi iloji boricha maskasiz chiqmayiq maskasiz chiqayotgan bir qarindoshimizni ukamizni og'amizni ko'rdikmi aytaylik maskamiz bor bo'lsa beraylik ortiqcha maskamiz bor bo'lsa iltimos loqaydsiz bo'lib qaramaylik mana bu qishlog'imiz uchun katta bir sinov bo'lib tur не только qishloq davlatimiz uchun dunyo uchun katta bir sinov bo'lib tur bu bizning sabrimizni va birdamligimizni sinaydigan katta bir sinov bo'lib tur har qaysi insonni boshiga judayam katta bir mas'uliyat tiyib tur masalan o'ylangizlar har qaysi ko'chaga chiqayotgan odam chiqayotgan paytlaringizda o'zlaringizni sevgan bolangiz qizingiz akangiz ukangizga bir virusni akkab yuqtirish xavfiga ega xavf bor shunday xavfi bor sizlar uyga kirgan paytda xudoy saqlasin katta yoshli otangiz oyangiz или bo'lmasa kichkintoy bo'pangiz ana shu narsadan agar shunday narsadan zararlanib qoladigan bo'lsa sizlar o'zlaringizni kechira bilasizlarmi kechirolmaysizlarmi nega chunki sizlar olib kirgansizlar sizlar chiqqansizlar ko'chaga sizlar maskasiz chiqqansizlar sizlar maskasiz salomlashib qo'l ushlashib salomlashib shu narsani yuqtirib uyga olib kirgansizlar xudoy saqlasin конечно biroq hamma narsani oldin olib qo'ygani durus deb o'ylayman uzr yana bir bor uzr sizlardan uzr so'rayman mening aytmoqchi bo'lgan narsalarim o'shalardan iborat edi alloh taolo hammamizni o'sha sinovlardan omon eson o'tib olishlikni o'zi nasib qilgan bo'lsin